ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ໂລກມະນຸດເຮົາຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 10 ລ້ານຄົນໃນໄວບໍ່ຊ້ານີ້ ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາປີ 2020 ຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ອົງການສາທາ ລະນະສຸກໂລກຄາດວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຈະປູດທະວີຂຶ້ນເປັນ 10 ລ້ານຄົນໃນໄວບໍ່ຊ້ານີ້ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກ ເຮັດໃຫ້ຄັງເງິນໂລກ ຄື IMF ເຫັນວ່າເສດຖະກິດໂລກຈະເ ຫີຮ້າຍຂຶ້ນຕື່ມ ຄົນໃນໂລກນີ້ປະມານ 9 ລ້ານ 3 ແສນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ

ສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ປະສົບກັບການທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ມາກມາຍໃນແຕ່ລະມື້ມາແລ້ວ ຕໍ່ແຕ່ມັນເລີ່ມຂຶ້ນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນການໂຕ້ຕອບຈຳນວນທີ່ທະວີຂຶ້ນມາກມາຍໃນສະຫ ະລັດອາເມລິການັ້ນ ນິວຢອກ ນິວເຈີຊີ ແລະ ຄອນເນັກຕິກັດ ບັດນີ້ໃຫ້ຄົນທີ່ມາຈາກບ່ອນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ຈຳຕ້ອງຖືກຄວາຣັນຕີນ 14 ມື້

ການຕ້ອງຫ້າມໃຫ້ຄວາຣັນຕີນຈະປ່ຽນແປງເມື່ອສະຖານະການສະຖານະພາບປ່ຽນແປງ ໃນທະວີບອາເມລິກາລົງໄປໃນທາງໃຕ້ ປະເທດບຣາຊິນມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 42,700 ຄົນເປັນຢ່າງຕ່ຳ ແລະ ປະມານ 1,200 ຄົນຕາຍຍ້ອນໃໝ່ໆແລ້ວ ຕໍ່ແຕ່ໂຄວິດ-19 ເລີ່ມຂຶ້ນ ປະເທດບຣາຊິນມີຄົນຖືກບັນທຶກໄວ້ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ 1 ລ້ານ 200,000 ຄົນ ໂດຍທີ່ 53,800 ຄົນຕາຍຍ້ອນແລ້ວ ປະເທດເມັກຊິໂກ ທີ່ມີການກວດເບິ່ງຄົນທີ່ອາດເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ບໍ່ພຽງພໍ ຄືກວດໄດ້ນ້ອຍ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ນ້ອຍ ຄືຢູ່ໃນຂັ້ນ 6,200 ຄົນທີ່ເປັນໃໝ່ໆ ດຣ Mike Ryan ຜູ້ອຳນວຍການສຸກເສີນ

ຫ່ວງໃຍວ່າວິກິດໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ເຖິງຂັ້ນສູງສຸດເທື່ອ ສຳລັບຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບອາເມລິກາ ສ່ວນວ່າທະວີບຢູໂຣບກໍປາກົດວ່າແນວໂນ້ມຂອງຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີໜ້ອຍລົງຢູ່ຕະຫຼອດມາຢູ່ ປະເ ທດປອກຕຸຍການເຂັ້ມງວດການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆແລ້ວ ໃນອ້ອມແອ້ມລິສບອນ ພາຍຫຼັງທີ່ມີຄົນຫຼາຍພັນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆ ປະເທດ Portugal ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 9,200 ຄົນໃນໄລຍະ 4 ສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເປັນປະ ເທດທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທະວີບຢູໂຣບ ຮອງລົງມາຈາກປະເທດສະວີເດັນ ປະເທດອີຣານ ຮອງລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອີຣານຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເປັນສິ່ ງຈຳຕ້ອງກະທຳ ຍ້ອນທີ່ປະເທດອີຣານມີຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍມາແລ້ວເຖິງ 2 ເດືອນເຄິ່ງ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ນອກນັ້ນ ຄົນໃນປະເທດອີຣານກໍຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆອີກ 133 ລາຍແລ້ວ ອັນພາໃຫ້ຈຳນວນຄົນ ຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອີຣານມີເກືອບເຖິງ 10,000 ຄົນແລ້ວ ປະເທດອິນເດຍທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ມາກມາຍ ຄືມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂັ້ນພຽງແຕ່ມື້ດຽວ ໃນເວລາມື້ດຽວທີ່ຜ່ານມາ ຄົນໃນປະເ ທດອິນເດຍເກືອບ 16,000 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ບັດນີ້ປະເທດອິນເດຍມີຄົນເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວເຖິງຫຼາຍກວ່າ 456,000 ຄົນ ອັນວ່າເສດຖະກິດໂລກນັ້ນ ໂຄວິດ-19 ກໍເຮັດໃຫ້ IMF ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈົບດີຂອງເສດຖະກິດໂລກສ ຳລັບອະນາຄົດຂອງປີ 2020 IMF ກະຕວງວ່າເສດຖະກິດໂລກຈະຫົດຮຸນລົງເຖິງພາຍໃນ 4.9% ໃນປີນີ້ 2020

ຄືມີແຕ່ 19 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແຕ່ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວທັງຊາດຈົ່ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕໍ່ໄປ ຕະຫຼອດເຖິງລະມັດລ ະວັງຮອບດ້ານດ້ວຍ ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook